نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت قاتارلىق پروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر. دىققىتىڭلار بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن! ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا سودا ئۇيۇشمىسى مەخسۇس تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە تاقابىل تۇرۇش تېمىسىدا بىر سۆھبەت يىغىنى ئۇيۇشتۇردى.

ئامېرىكا سودا ئۇيۇشمىسىنىڭ يىغىنىدا تىجارەت ساھەسىنى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن يىراق تۇرۇشقا يەنە بىر قېتىم چاقىردى. ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئۇيۇشتۇرۇلغان تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە تاقابىل تۇرۇش ماۋزۇلۇق يىغىنىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى، ئامېرىكا سودا ۋەكىللىرى ئىشخانىسى، ۋە ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ۋەكىللىرى قاتنىشىپ سۆز قىلدى، ئۇلار سۆزىدە ئامېرىكىدىكى سودا ساھەسىنى ئۆز تەمىنلەش زەنجىرلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن بۇلغانمىغان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشقا چاقىردى، ئۇلار سۆزلىرىدە نۇقتىلىق ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنى تىلغا ئېلىشتى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئادەم ئەتكەسچىلىكىنى نازارەت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا زەربە بېرىش ئىشخانىسىنىڭ مۇۋەققەت مۇدىرى كېررى جونستون خانىم يىغىندا قىلغان سۆزىدە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئۈستىدە سۆز قىلىپ، خىتايدا ھۆكۈمەتنىڭ ئۆزى ئادەم ئەتكەسچىسى، دېدى. خىتايدا ھۆكۈمەت قوللىشىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتى مەۋجۇت. خىتاي بىر مىليوندىن ئوشۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان، كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ھەرىكىتىنى داۋاملاشتۇرماقتا. مەجبۇرىي ئەمگەك جىنايىتى شىنجاڭدىن خىتاينىڭ نۇرغۇن جايلىرىغا كېڭەيدى. خىتايدا ھۆكۈمەتنىڭ ئۆزى ئادەم ئەتكەسچىسى. كېررى جونستون خانىم سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇتقۇنلارغا تەن جازاسى بېرىش، مەجبۇرىي دورا بېرىش ۋە جىنسىي زوراۋانلىق قاتارلىق زورلاش ۋاسىتىلىرى بىلەن ئۇلارنى ئىشلەشكە مەجبۇرلاپ، كىيىم كېچەك، ئاياغ، گىلەم، ۋە قۇياش ئېنېرگىيەسى خام ماتېرىياللىرىنى ئىشلەپچىقىرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى. خىتاي يۈرگۈزۈۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك جىنايەت بولۇپلا قالماستىن، بەلكى ئۇ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرلىرىدىمۇ ئادالەتسىز رىقابەت پەيدا قىلىدۇ. بۇ ئامېرىكىلىق ئەمگەكچىلەرگە ۋە شۇنداقلا مەجبۇرىي ئەمگەك جىنايىتىگە بىلىپ بىلمەي ئورتاق بولۇپ قېلىۋاتقان ئامېرىكا خەلقى ۋە شىركەتلىرى ئۈچۈن ئىنتايىن زىيانلىق. كېررى خانىم بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇش مەسىلىسىگە ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى ۋە يېقىندا ئامېرىكىنىڭ ئالتە ھۆكۈمەت ئاپپاراتىنىڭ بىرلىكتە شىنجاڭ تەمىنلەش زەنجىرىگە مۇناسىۋەتلىك يېڭىلانغان سودا كۆرسەتمىسىنى ئېلان قىلغانلىقىنى شىركەتلەرگە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى زۇلۇم ۋاسىتىسى سۈپىتىدە قوللىنىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەنلىكىنى مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشلىتىدىغان شىركەتلەر بىلەن تىجارەت قىلغاندا قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلىشى مۇمكىنلىكى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى ئاقىدىن يىغىندا ئامېرىكا سودا ۋەكىلى ئىشخانىسىدىن جاش كېيگېن ئەپەندى سۆز قىلدى ئۇ سۆزىنىڭ بېشىدىلا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇش مەسىلىسىگە ئىنتايىن ئەھمىيەت بېرىۋاتقانلىقىنى ئۆزىنىڭ سۆزىنىڭمۇ ئاساسىي نۇقتىسىنىڭ سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇش، جۈملىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاياغلاشتۇرۇشقا بولغان قەتئىي نىيىتىنى تەكىتلەش بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بىز تىجارەت ساھەسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇشتىكى رولىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن ئاساستا بۇ ساھە بىلەن يېقىندىن ھەمكارلىشىشنى خالايمىز. سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان ماللارنى چەكلەشنى ئاساس قىلغان تىجارەت پىرىنسىپلىرىنى داۋاملىق تەشەببۇس قىلىدۇ. ئادىل رىقابەت ۋە قانۇن ئاساسىدىكى تىجارەت سىستېمىسى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن دوستلىرىمىز ۋە تىجارەت شېرىكلىرىمىز بىلەن يېقىندىن ھەمكارلىشىمىز. مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان تاۋارلارنىڭ ئۇ سىستېمىغا كىرىشىگە يول قويمايمىز. ئۇ سۆزى داۋامىدا ئامېرىكا سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسىنىڭ شىنجاڭ تەمىنلەش زەنجىرىگە مۇناسىۋەتلىك يېڭىلانغان سودا كۆرسەتمىسىنى ئېلان قىلغان ئالتە ھۆكۈمەت ئاپپاراتىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاياغلاشتۇرۇش نىيىتىنىڭ قەتئىيلىكىنى نامايان قىلىدىغانلىقى ۋە بۇندىن كېيىن يەنىمۇ كۆپ خىزمەتلەرنى قىلىدىغانلىقى ئەمما بۇنىڭ ئۈچۈن تىجارەت ساھەسىنىڭ يېقىندىن قوللىشىغا ئېھتىياجى بارلىقىنى بىلدۈردى يىغىندا يەنە ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ تىجارەتكە مەسئۇل مۇئاۋىن ياردەمچى كاتىپى ئېرىك چوي سۆز قىلدى ئۇ سۆزىدە، دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى ۋە شۇنداقلا ئامېرىكا چېگرا ۋە تاموژنىنى قوغداش ئىدارىسىنىڭ ھازىر ئادەم ئەتكەسچىلىكى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش تىرىشچانلىقىنى ھەسسىلەپ كۈچەيتكەنلىكىنى، بۇنىڭ ئامېرىكا جىددىي قاراۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ شۇنداقلا چېگرا ۋە تاموژنا قوغداش ئىدارىسىغا ئوخشاش مەمۇرىي ئورگانلارنىڭ چەت ئەللەردىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە خاتىمە بېرىش ئۈچۈن ئىقتىسادىي بېسىم بىلەن تەمىنلەيدىغان ئۈنۈملۈك قورال ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ سۆزىدە بۇ ئورگانلارنىڭ ئاخىرقى ۋەزىپىسى ئامېرىكا سانائىتىنى ئامېرىكا ئىشچىلىرىنى قوغداش ۋە تېخىمۇ ياخشى تېخىمۇ بىخەتەر ئامېرىكا ئىقتىسادىي ۋە تەمىنلەش زەنجىرى سىستېمىسى بەرپا قىلىشتۇر دېدى ئېرىك چويمۇ سۆزىدە، ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇش يولىدىكى يېڭى سودا كۆرسەتمىسىنى قوللىغان ئورۇنلارنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ تۇرۇپ، مىنىستىرلىقنىڭ بۇ مەسىلىدىكى قەتئىي پوزىتسىيەسىنى تەكىتلىدى. يىغىن ئاخىرىدا يۇقىرىدىكى ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بىردەك، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى ھەر قايسى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىۋاتقان تاۋارلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئاساسىدا ئىشلەپچىقىرىلغان بولماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقى، تەمىنلەش زەنجىرلىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاياغلاشتۇرۇش ئۈچۈن يېقىندىن ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى ۋە بۇ جەھەتتە داۋاملىق يېڭى تەدبىرلەرنى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.

ئەنگلىيە پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كەلگەن جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلىغان ۋە يېقىندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىش قارارىنى ئالغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئالغان قارارلىرىدا مۇھىم رول ئويناپ كېلىۋاتقان يەھۇدىي جامائىتى يېقىندا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىنى قوللاپ كېلىۋاتقان پېرس فوندى يەنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ھەرىكىتىگە توقسان مىڭ فونت ستېرلىڭ ئىئانە قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئامېرىكىدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز جەۋلاندىن ئاڭلايسىزلەر. ئۇيغۇرلار ئۇچراپ كېلىۋاتقان قەبىھ زىيانكەشلىك بىر قىسىم دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىلگەندىن كېيىن، بۇ قىرغىنچىلىقنى قانداق توختىتىش، خىتايغا قانداق سىياسەت ۋە ھەرىكەت قوللىنىش، مەزكۇر دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەتلىرى، ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى ۋە سىياسىي پائالىيەتچىلەرنىڭ ئالدىغا قويۇلغان ئەڭ مۇھىم مەسىلە بولۇپ قالغان. ئەنگلىيە پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلاش بىلەن توختاپ قالماي ئالدىنقى ھەپتە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىشنى قارار قىلغان ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە تۇتقان پوزىتسىيىسى ۋە ئالغان قارارلىرىدا مۇھىم رول ئويناپ كېلىۋاتقان يەھۇدىي جامائىتى بۇ قېتىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىگە ئەمەلىي ياردەم قىلغان ئەنگلىيەدىكى يەھۇدىي جامائىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن پېرس فوندى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ھەرىكىتىگە توقسان مىڭ فونت ستېرلىڭ ئىئانە قىلغان پېرس فوندى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى قۇرۇلغان خەير ساخاۋەت فوندى بولۇپ ئۇلارنىڭ ئاساسلىق كىرىم مەنبەسى ۋىليام پېرس جەمەتىنىڭ ئۆي مۈلۈك شىركىتىدىن كېلىدىكەن بۇ خەير ساخاۋەت فوندى يەھۇدىيلارنىڭ دىنىي ۋە دۇنياۋى ھوقۇقىنى قوغداشقا مۇناسىۋەتلىك تەتقىقات ئورۇنلىرىغا ياردەم قىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇ قېتىم دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەھمۇد خانىمنىڭ باشلامچىلىقىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش گۇرۇپپىسىغا توقسان مىڭ فونت ستېرلىڭ ياردەم قىلغان رەھىمە خانىم بۇ گۇرۇپپىنىڭ بارلىققا كېلىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىشخانىسى لوندوندا ئېچىلغاندىن كېيىن مەن ئۆزەم مۇشۇ بۇ يەردىكى ئىشلارنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن بىر ئەدۋايزىرى، مەسلىھەتچى گۇرۇپپىمنى قۇرۇپ چىققاندىن كېيىن، شۇ ئون، ئون بىر مەسلىھەتچىلەرنىڭكى يول يورۇقى بىلەن ئايرىم بىر كامپايننى قۇرۇشنى قارار بېرىپ، چارىتى قىلىپ قۇرىدىغان. چارىتى بولسا نۇرغۇن بۇنىڭغا خەير-ساخاۋەت بۇ جەھەتلەردىنمۇ فاند ئالغىلى بولىدىغانلىق، ئانىڭدىن كېيىن رەسمىي بىر قانچە كىشىنى ئىشقا ئېلىپ، مۇشۇ ئەنگلىيەدىكى پائالىيەتلەرنى، مەيلى ھۆكۈمەتكە بولغان پائالىيەت بولسۇن، مەيلى خەلققە مۇشۇ گراسرۇت دەپ قويىمىز، شۇ پائالىيەتلەرنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش دېگەن مۇشۇ كامپايننى ئېلىپ بارىمىز دەپ بىر يىلدىن ئاشتى بىز بۇنى قۇرغىلى ئانىڭدىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتايى بىلەن بىللە شۇ نام بىلەن كۆپ پائالىيەتلەرنى قىلدۇق رەھىمە خانىمنىڭ ئېيتىشىچە پېرس فوندى ياردەم قىلغان بۇ پۇل ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ ھەرىكەتنى تېخىمۇ كەسپىي ۋە ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىشى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن مۇشۇ تۆتىنچى ئايدا يەھۇدىيلارنىڭكى پېرس فاندېيشىن دېگەن ئاشۇ فاندېيشىن شۇلار توقسان مىڭ پوند پۇل بەردى، بۇنىڭ بۇ پۇلنى شۇ پەقەتلا بىر قانچە كىشىنى ئىشقا ئېلىپ رەسمىي نېمە بۇرۇن ئەمدى پۈتۈنلەي ۋولۇنتېر بولغان ھازىر ئەمدى رەسمىي مەن ئۆزەم ئانىڭدىن كېيىن مېنىڭ بىر ياردەمچى ئانىڭدىن كېيىن يەنى باشقا پارت تايم كەسپىي كەمپەين نېمە قىلىدىغان بىرسى ئۇنىڭدىكىن فاندرېيزا ئۇنىڭدىكىن كامز پېرسون يەنى كاممۇنىكېيشن ئاشۇنداق بولۇپ بىر قانچە پارت تايم كىشىلەرنى ئېلىپ بۇ كامپايننى تېخىمۇ مۇكەممەل تېخىمۇ كەسپىي ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن بەرگەن ياردەم پۇلى ئۆتكەن پەيشەنبە كۈنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش گۇرۇپپىسىنىڭ ھەرىكىتىنى رەسمىي باشلاش جۈملىدىن پېرس فوندىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئالاھىدە قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىش يۈزىسىدىن زىياپەت ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ بۇ پائالىيەتكە پېرس فوندىنىڭ مەسلىھەتچىلىرى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن تىرىشىپ كېلىۋاتقان پائالىيەتچىلەر ۋە تەشكىلات رەھبەرلىرى قاتناشقان رەھىمە خانىم بۇ پائالىيەتنىڭ ئەھۋالىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: پەيشەنبە كۈنىدىكى بىزنىڭ بۇ لونچىڭ ئىۋېنت ياكى رېسېپشېن نېمە شۇ مەن يېتەكلەپ بۇ پائالىيەتنى ئۆتكۈزدۇق. پائالىيەتتىكى ئاساسلىق مەقسىتىمىز شۇ ئىككى يىلنىڭيازى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى ئىشخانىسى ئەنگلىيەدە رەسمىي ئېچىلغاندىن كېيىن لوندوندا مۇشۇ ماڭا ياردەم قىلغان ۋە مۇشۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقنى توختىتىش دېگەن مۇشۇ كامپېيننى قۇرۇشقا ئەقىل بەرگەن بىز ئۈچۈن پائالىيەت قىلىۋاتقان يەھۇدىي بولسۇن باشقا تەشكىلاتلارنىڭ باشلىرىنى چاقىرىپ ئۇلارغا بىر رەھمەت ئېيتىپ ۋە بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ قانداق بىر كۈچلۈك پائالىيەتنى كۈچلەندۈرىمىز ئۆزىمىزنىڭكى ھازىرغا كەلگۈچە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىمىزنى بىر تەبرىكلەش مۇشۇ توقسان مىڭ پاۋند پۇلنى بەرگەنلىكى ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىش ھەمدە مەشەدە بۇ كامپېيننىڭكى رەسمىي كەسپىي قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلاش دېگەن ئاشۇنداق بىر مەقسەتلەر بىلەن ئۆتكۈزدۇق ئاساسلىق مۇشۇ كامپېين ئۈچۈن تۆھپە قوشۇۋاتقان مەسلىھەتچىلەر سۆزگە تەكلىپ قىلىندى. ئەڭ ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان تەشكىلاتلارنىڭكى باشلىرى سۆز قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ ئۇيغۇر يېمەكلىرى سامسا، ساڭزا، پولو دېگەندەك مۇشۇ تاماقلارنى نېمە قىلدۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن مەن ئۆزۈمنىڭكى ماۋۇ گۇرۇپپام بىر قانچە ئۇيغۇر كىلاسسىك خەلق ناخشىلىرىنى ئورۇنلىدۇق. شۇنداق قىلىپ ناھايىتى ياخشى بەك ئۈنۈملۈك ئۆتكۈزۈۋالدۇق بۇنى. بۇ پائالىيەتتە پېرىس فوندىنىڭ مەسلىھەتچىسى سۇشانا بويتگېلفەن خانىم قاتنىشىپ سۆز قىلغان. ئۇ يەھۇدىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئېغىر ئاقىۋەتلىرىنى تىلغا ئېلىپ، قايتا يۈز بەرمىسۇن دېگەن چاقىرىققا قارىماي، دۇنيادا يەنىلا بۇ جىنايەتنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى، ئەمما بۇنى توختىتىشقا جەزمەن ئىشىنىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن: بىز پۈتۈن دۇنيادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن بىر ئىش قىلغاندىلا، ئۇنى يوقىتالايدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمىز. بىز نۇرغۇن ئىشلارنى قىلىشىمىز كېرەك. خىزمەت تېخى ئاياغلاشمىدى. بىز پېرىس فوندى بۇ مەسىلىنى قانداق ھەل قىلىشنى بىلمەيمىز. ئەمما بۇ ئىشنى قىلالايدىغانلار بار. بىز شۇلارغا ياردەم بېرىمىز. ئاخىرىدا ئۇ پېرىس فوندىنىڭ رەھىمە خانىمنى داۋاملىق قوللايدىغانلىقىنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىدە ئۇنىڭ ھەرگىز يالغۇز ئەمەسلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش گۇرۇپپىسى پارتىيە، مىللەت ۋە جامائەت ھالقىغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بولۇپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشنى تۈپ نىشان قىلىدىكەن. ئەنگلىيەنى ئاساس قىلىپ پۈتۈن دۇنيادا پائالىيەت ئېلىپ بارىدىكەن ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى قىيىن ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان شەخس ۋە تەشكىلاتلارنى ئۆز ئەتراپىغا توپلاپ ئۇلار بىلەن بىرلىكتە كۈرەش قىلىشنى مەقسەت قىلىدىكەن بۇ تەشكىلاتنىڭ مەسلىھەتچىلەر گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن يىللاردىن بېرى خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان چەت ئەللىك پائالىيەتچىلەر ۋە تەشكىلات رەھبەرلىرىدىن تەشكىل تاپقان بولۇپ ئەنگلىيەدىلا ئەمەس پۈتۈن دۇنيادىمۇ تەسىر كۆرسىتىش رولىغا ئىگە ئىكەن

يېقىندا تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ۋە تەيۋەن پارلامېنتىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى ساھىبخانلىق قىلغان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا ئوچۇق ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئېچىلغان مەزكۇر يىغىن تەيۋەن پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى يىغىن ئىكەن. يىغىنغا تەيۋەن پارلامېنت ئەزالىرى، ئامېرىكا تەرەپتىن دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىدىن ماركو روبىيو، كىرىس سىمىس، سكوت پېررى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى تاشقى مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايكىل مەككاۋل، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەل قاتارلىقلار قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار تەيۋەننىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرغانلىقىنى تەبرىكلىگەن. ئۇلار تەيۋەننىڭ ئەركىن بىر دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن دۇنياغا ئەركىنلىكنىڭ زۇلۇم ئۈستىدىن غالىپ كېلىدىغانلىقىنىڭ يارقىن ئۈلگىسىنى ياراتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن. Scott Perry mundaq дигән: There can be no doubt that what is occurring in Xinjiang constitutes genocide And it's more important now than ever before that we confront the evil, murderous CCP regime wherever we can. Növətdə iniqla Şinjan'da erkek qırğınçılıq elib ئەڭ مۇھىمى بىز تارىختىن بۇيانقى ئەڭ ۋەھشىي قاتىل ھۆكۈمەت خىتاي كومپارتىيەسىگە دۇچ كېلىۋاتىمىز. خىتاي كومپارتىيەسى بىز قوللىغان ھەر قانداق نەرسىنى رەت قىلىدۇ ۋە ئۇنى ئۆچ كۆرىدۇ. ئۇلار ئامېرىكا ۋە تەيۋەن تەكىتلەۋاتقان پىكىر قىلىش ئەركىنلىكى، دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى دېگەنلەرنى قوبۇل قىلالمايدۇ، ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ. ئىنسانلارنىڭ ئەڭ نېگىزلىك ھوقۇقى بولغان كىشىلىك ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش قىممەت قارىشىنىمۇ قوبۇل قىلالمايدۇ. كەلگۈسىدىكى دۇنيا ئىككى نۇقتىدا ئىككىگە ئايرىلىدۇ، بىرى ئەركىنلىكنى قوغداش، ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ۋەھشىيلىكلەرگە قارشى ئىنكاس بىلدۈرۈش، يەنە بىرى زالىم ھاكىمىيەتنى قۇرۇپ چىقىش، يەنە يامانغا يانتاياق بولۇش. چۈنكى بىز خىتاينىڭ كەلگۈسىدىن نېمىلەرنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى بىلدۇق، خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن پۇقرالىرىغا نېمىلەرنى قىلالايدىغانلىقىغا شاھىت بولۇۋاتىمىز.

توغرا، تەيۋەن بىر دۆلەت، بۇنى ئەسكەرتىش ناھايىتى مۇھىم. مەزكۇر يىغىنغا تەيۋەن پارلامېنتى قانۇن چىقىرىش كومىتېتىنىڭ رەئىسى يو شىكۈن، تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى ئۆركەش دۆلەت، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىجرائىيە دىرېكتورى ئۆمەر قانات قاتارلىقلارمۇ قاتناشقان يوشىكۈن ئەپەندى تەيۋەننىڭ ئەزەلدىن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ماھىيىتىنى بىلىدىغانلىقىنى تەيۋەننىڭ ئامېرىكا بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ رەزىل پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن پۈتۈن دۇنيادىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر ئۇيغۇرلارنى قوللايدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىدىن قۇتۇلۇپ چىقىشىنى، ۋەتىنىمىزنى بىرلىكتە گۈللەندۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز. يىغىن كۈن تەرتىپى بويىچە دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېچىنىشلىق ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان. ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن. ئەركىن ۋە دېموكراتىك دۇنيا ھەقىقىي ياخشى دۇنيا ھېسابلىنىدۇ، يەنى لاگېرلار ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرى بولمىغان، مەدەنىيەت ۋە دىنىي چەكلىمە بولمىغان، قالايمىقان تۇتۇش ۋە ساقچى زوراۋانلىقى بولمىغان دۇنيا تېخىمۇ گۈزەل بولاتتى. قىسقىسى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولمىغان دۇنيا گۈزەل دۇنيا. لاگېر شاھىتلىرىدىن زۇمرەت داۋۇت ۋە ئۆمەر بېكالى لاگېردا ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەنلىرىنى ئاڭلاتقان يىغىن ئەھلى ۋە توردىن قاتناشقان ئاڭلىغۇچىلار لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بېشىدىن ئۆتكۈزگەن قاباھەتلىك كۈنلىرىنىڭ نەقەدەر قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشكەن ئۇلار لاگېردىن چىققاندىن كېيىنمۇ خىتاي كومپارتىيىسى ئۇلارغا ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئارقىلىق تەھدىت سالغان ئىكەن مەزكۇر يىغىنغا يەنە كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سوفىي رىچاردسون ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدا ماقالە يازغانلىقى ئۈچۈن خىتايدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان فرانسىيەلىك مۇخبىر ئۇرسۇلا گوتيېر خانىممۇ قاتناشقان ئۇلار خىتايدىكى پىكىر ئەركىنلىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتكەن يىغىندا يەنە خىتايدا مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ تەيۋەن بازىرىغا كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېلەر يىلى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان ئولىمپىكنىڭ باشقا بىر دۆلەتكە يۆتكىلىشى قاتارلىق مۇھىم تېمىلار مۇزاكىرە قىلىنغان تەيۋەن پارلامېنتى تارىخىدا تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇ يىغىندا ئامېرىكا تەيۋەن ۋە باشقا دۆلەت پارلامېنت ئەزالىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇر مەسىلىسىدە بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن بۇ يىل ئاپرېلدا تەيۋەن پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ رەسمىي قۇرۇلغانلىقى جاكارلانغاندىن بۇيان تەيۋەندە ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى پائالىيەتلەر خېلى ئاكتىپ ھالغا كەلمەكتە

بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا شاھىت بولغان بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ بايانلىرىغا قارىغاندا، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن خىتايلارنىڭ ئوپچە ھالدا ئۇيغۇرلاردىن ئۆچ ئېلىش، ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈش ۋەقەلىرى يۈز بېرىپ تۇرغان. ئەمما ھۆكۈمەتنىڭ بۇنىڭغا كۆز يۇمۇشى بىلەن ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرلار ئايلارچە ۋەھىمە ئىچىدە ياشىغان. بولۇپمۇ شۇ يىلى تۆتىنچى سېنتەبىر كۈنىدىن يەتتىنچى سېنتەبىرگىچە بولغان ئارىلىقتا خىتاي نوپۇسى زىچ بىر قانچە مەھەللە رايونلىرىدا نۇرغۇن ئۇيغۇرلار كوچىدىلا خىتايلار تەرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن. بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلارنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن بىر قانچە كۈندىن كېيىنلا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىنتېرنېت ۋە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ خەلقئارالىق تېلېفون ئالاقىسىنى پۈتۈنلەي ئۈزۈپ تاشلىغانىدى. بۇ مەزگىلدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىشنى باشلاش بىلەن تەڭ بارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىنى تاقاپ ئۇيغۇرلارنىڭ شەخسىي يانفون ۋە كومپيۇتېرلىرىغا قارىتا بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسىگە دائىر بارلىق ئۇچۇر ۋە سۈرەتلەرنى تازىلاش ئېلىپ بارغانلىقى ۋە بىردەك ئۆچۈرۈپ تاشلىغانلىقىدەك ئەھۋاللار مەلۇم بولغان ئىدى بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسى ھەققىدە خەلقئاراغا ئاشكارىلانغان ھەقىقىي ئۇچۇرلارمۇ ئىنتايىن چەكلىك بولۇپ كەلمەكتە ئەمما يېقىنقى يىللاردا ئۈرۈمچى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىغا ئۇلانغان بىر قىسىم پاجىئەلىك ۋەقەلەر ۋە ئۇنىڭ ئالدى كەينىدىكى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ئۈرۈمچىدىن چەت ئەللەرگە چىققان بىر قىسىم شاھىتلار تەرىپىدىن ئايدىڭلاشماقتا مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇرلار رادىيومىز بىلەن ئالاقىلىشىپ بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسى يۈز بېرىپ ئىككى ئايدىن كېيىن سېنتەبىرنىڭ باشلىرىدا ئۈرۈمچىدە خىتايلارنىڭ توپلىشىپ ئۇيغۇرلارنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈشتەك پاجىئەلىك ۋەقەلەر بولغانلىقىنى ئاڭلاتتى ئامېرىكىنىڭ مەلۇم شتاتىدا ياشاۋاتقان ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر ئۈرۈمچىلىك ئۇيغۇر قىز ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنىدىكى ۋەقەنى پەقەت ئۇنتۇپ قالالمايمەن، دەپ سۆزىنى باشلىدى. ھەممىسى يەتتىنچى ئاينىڭ بەشى، يەتتىنچى ئاينىڭ يەتتىدىكى ئىشلارنى شۇنداق دەۋاتىدۇ. توققۇزىنچى ئاينىڭ تۆتىمۇ شۇنچىلىك چوڭ بىر يوقىتىش بولدى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن. نۇرغۇن ئۇيغۇر ئۆلۈپ كەتتى. شاڭماۋچېڭدا ھارۋا سۆرەپ، سودا قىلىدىغان، شاڭماۋچېڭغا بارغان. توققۇزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنىدىكى شۇ ئىشنى پەقەت ئۇنتۇپ قالمايمەن. شۇ چاغدا بىز مەكتەپتە تۇرغان ۋاقتىمىز، چۈنكى ئۇ كۈنى ھېلىقى ئۆيى يىراقتىكىلەرنى كەتمە ماشىنا بىلەن ئۆيگە ئاپىرىپ قويىدۇ دېدى. قايتقىچە ئاشۇ شىڭفۇلۇغا كەلسەك، شىڭفۇلۇ ۋاججىدە خىتاي بولغانىكەن، پۈتۈن خىتاي كوچىغا يېغىپ كېتىپتىكەن. چاڭجياڭلۇغا سايباغ رايونىنىڭ ئالدىغا كەلگەندە يوپۇرۇلۇپ كېلىۋاتقان خىتاي دېگەن يولغا پاتماي قاپتىكەن. تىكەن بىز شۇنداق تەرس ئاران كېلىۋالغانتۇق ھارۋا سۆرەپ كېتىپ بارغان بىر ئەر ئايال كېيىنكى بىر كىچىك بالىسىنى ھارۋىغا ئولتارغۇزۇۋالغان ئاشۇ ئۇيغۇرلارغا دېگەن يوپۇرۇلۇپ بېرىپ بۇ ھېلىقىلارنى ئۇرۇپ بوۋاقتەك بالا ئىكەنتۇق ھارۋىدا ئولتارغان بىزغۇ ماش كېتىپ بېرىپ ماشىنىنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ بېرىپ قېچىڭلار دېسەك ئۇلارمۇ ھېيقى بىزگە قاراپ ئارقىغا قاراپ ئاشتاق تۇرغانتى مانا ۋېنخۇاگۇڭنىڭ يولىغا كىرىۋاتقاندا كۆردۇق ھېلىقى خەنزۇلار يوپۇرۇلۇپ كېلىپ ئاشتاق بولۇپ كەتتى. ئەمدى سىزنىڭ كۆرگىنىڭىزدە ياكى ئاڭلىغىنىڭىزدا ئۈرۈمچىنىڭ قايسى مەھەللە ياكى رايوندىكى خىتايلار ئاساسلىق كوچىغا چىقىپ مۇشۇ ھۇجۇم ۋەقەلىرىنى ئېلىپ بارغانلار. توققۇزىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى بىلەن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنىگىچە بولغان ئىككى كۈن ئارىلىقتا دېگەن پۈتۈن خىتايلار دېگۈدەك چىقىپ كەتتى. مەسىلەن، توققۇزىنچى ئاينىڭ تۆتى دېگەن پۈتۈن ئاشۇ تۆمۈر يولنىڭ خىتايلىرى چىقتى، توققۇزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى دېگەن شاڭماۋچېڭنىڭكى، يۈمىڭلونىڭكى، چيېجياڭيەننىڭكى بىلەن شياۋشىمىرنىڭكى، ئانىڭدىن كېيىن شىبېيلۇنىڭكى، خۇڭشەن ئەتراپىدىكى، لىنگودىكى، ئەمدى پىفا شىچاڭنىڭ خىتايلىرى ھەممىسى چىقتىغۇ. شۇ كۈنى نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ئۆلۈپ كەتتى، بەك تۇيۇقسىز چىقتى، بىزمۇ ئۇقماي قالدۇق. تۆمۈر يول ئىدارىسىنىڭ ئائىلىلىكلەر قورۇسىدىكىمۇ بەش ئائىلىلىكلەر پۈتۈنلەي ئۆلتۈرۈلۈپ كەتتى. شۇنى ھۆكۈمەت خۇددى بىلىپ تۇرۇپ جىمجىت تۇرۇۋالدى. لېكىن ئۇيغۇرلار تەييارلىقسىز ھەممە ئىشلار ئۆتۈپ كەتتى دەپ خاتىرجەم ئىشىنى قىلىۋاتقاندىكىن تۇيۇقسىز چىقىپ نۇرغۇن ئۇيغۇر ئۆلۈپ كەتتى. بۇ كۈنلەردە يۈز بەرگەن ۋەقەلەرگە خىتاي ھۆكۈمىتى كۆز يۇمغان، ھەتتا قەستەن يول قويغانلىقى بىلىنگەن. شۇنىڭدەك ئۇيغۇرلار ئېغىز ئاچالماس بىر ۋەزىيەت يارىتىلغان. ئۇنىڭدىن كېيىنلا ئون ئىككىنچى سېنتەبىردىن باشلاپ سىرلىق يىڭنە سانجىش ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بېرىشى ۋە بۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئارتىپ قويۇلۇشى بىلەن ئۇنىڭ ئالدىدا يۈز بەرگەن خىتايلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان قاتىللىق ۋەقەلىرى سۈرۈشتە قىلىنماي بېسىقتۇرۇلغان ئىكەن تۆتىنچى سېنتەبىر ئۈرۈمچى دوستلۇق يولىدا خىتايلارنىڭ كوچىدىكى ئۇيغۇرلارغا توپلىشىپ تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەندە ئۆزىنىڭمۇ شۇ كوچىدا ئىكەنلىكى، خىتايلارنىڭ ھۇجۇمىدىن ئاراندا قېچىپ قۇتۇلغانلىقىنى بايان قىلغان ئامېرىكىدىكى يەنە بىر ئۇيغۇر ياش ئۆزىنىڭمۇ ھەر زامان خىتايلار تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى تونۇپ يەتكەندە تۇنجى قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتىنى ئېنىق چۈشەنگەندەك بولغانلىقىنى بىلدۈردى. توققۇزىنچى ئاينىڭ تۆتىمىكىن شۇنىڭ ئىككىنچى كۈنى يەنە ئاشۇنداق ئىشقا ئۇچرىدىم. يىڭنە سانجىشتىن بىر ھەپتە بۇرۇن مېكىياژ قىلىپ ماشىنا ئالدى ئارتىدا نېمىشقا دېسىڭىز خەۋەردە ئۇنداق ئىشنى بەرمەيدۇ. يۇقىرى تەرەپ بارغان چاغدا مەن جىق ئادەمنىڭ ۋارقىرىغان ئاۋازىنى ئاڭلىدىمچۇ. كەينىمگە قارىسام يولنىڭ ئۈستىدە ساناپ بولالمىدىم ھەممىسى خەنزۇلاركەن خىتاي. قولىدا تاياق بار ئاندىن كېيىن كېسەك بار ۋارقىرىشىپ كېسەك ئېتىپ ئالدىدىكى ئاشۇ يولدا مەسىلەن.

ئانىڭ بالىسى يوقكەن، مانىڭ بالىسى يوقكەن، ئۇرۇشۇش بىر ھالەت بولۇپ كەتتى. باشتا بىزمۇ ئوخشاش خەۋەردە نېمە دېسە ئاشۇنى، كۆرسەتكەن نەرسىگە ئىشىنىپتۇق ۋىدىيولار. بىراق بىزگە قاراتقان سىياسەتلىرى ئۆزگىرىپ كەتتى. ئۇ بىر بىر مىللەتكە قاراتقان ئىش بولدى. ئاندىن كېيىن باشقىچە ئويلايدىغان بولدۇق ئىشلار. ئاشۇنىڭدىن كېيىن جىق ئۆزگەردى. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن خېلى بىر مەزگىللەرگىچە ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ ئىنتايىن قورقۇنچ، ۋە ۋەھىمە ئىچىدە ياشىغانلىقىنى ئەسكە ئالغان ھازىر گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ئەينى ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنىڭ تۇيۇقسىز يوقاپ كېتىش سىرلىق ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقەلىرى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا داۋاملىق غۇلغۇلا قىلىنىدىغان ۋەقە بولۇپ قالغان. بەشىنچى ئىيۇل كۈنى كەچتىن ماڭا ئىنتېرنېت جەھەتتە تېلېفون ئالاقە يوقلا مانا تېلېفون ھەممىنى ئۈزۈۋەتتىغۇ مانا بىزنىڭ ئالاقىلارنى ئۈزۈۋەتتى دەيدىغان شۇ ۋاقىتلاردىمۇ ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى ئاشۇ دېگەن ئۈرۈمچى، ھەربىي ھالەتتە تۇرۇۋاتقان بىر مەزگىلدە خىتايلارغا، بەشىنچى ئىيۇلدىن كېيىن يەتتىنچى ئىيۇل توققۇزىنچى ئىيۇللاردا ئۇيغۇرلارغا توپلىشىپ ھۇجۇم قىلغۇدەك بۇ كۈچ نەدىن كەلدى دەپ قارايسىز؟

ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى ئايدىن كېيىنمۇ يەنە سېنتەبىردە ھۇجۇم قىلىش، يەنە ئۆچ ئېلىش ۋەقەلىرى يۈز بەرگەن.

يەتتىنچى ئىيۇلدا ئۈرۈمچىدە خىتايلارنىڭ تەشكىللىك ھالدا قوللىرىغا ئوخشاش توقماق كالتەك ۋە كېسەكلەرنى ئېلىپ ئۇيغۇر مەھەللىلىرىگە باستۇرۇپ كىرىشى ۋە كۆزىگە چېلىققان ئۇيغۇرنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرگەنلىكى ئەتراپتا ساقچى ۋە ھەربىيلەرنىڭ بولسا ئۇلارنى توسماقتا يوق پەرۋاسىز قاراپ تۇرغانلىقىدەك نۇرغۇن كۆرۈنۈشلەر خەلقئارالىق مەتبۇئاتلاردا ئاشكارىلانغان ئىدى گۈلچېھرە تەييارلىدى، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى تۈركىيەنىڭ قەيسەرى شەھىرىدىكى سارمىساقلى سۇ ئامبىرىدا قاتتىق ئىسسىقتىن سەگىدىش ئۈچۈن سۇغا چۈشكەن ئۈچ مۇساپىر ئۇيغۇر قىزىنىڭ سۇدا تۇنجۇقۇپ ئۆلگەنلىك خەۋىرى تارقىلىپ، ئۇيغۇرلارنى قايغۇغا سالغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇل كۈنى قەيسەرىدىكى چوڭ مەسچىتتە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇلارنىڭ دەپنە مۇراسىمىغا،

ئۈچ مۇساپىر ئۇيغۇرنىڭ سۇدا غەرق بولۇپ قازا تېپىشى تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا زور تەسىر قوزغاش بىلەن بىرلىكتە تۈرك خەلقىنىڭمۇ ھېسداشلىقىنى قوزغىدى. ئۇلارنىڭ جىنازا نامىزىغا ھەتتا قەيسەرى شەھەر باشلىقىمۇ كېلىپ قاتنىشىپ، ئۆزىنىڭ تەزىيەسى ۋە ھېسداشلىقىنى بىلدۈردى. ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇل كۈنى قەيسەرىدىكى چوڭ مەسچىتتە ئۆتكۈزۈلگەن دەپنە مۇراسىمىغا ئىستانبۇلدىن كەلگەن ئۇيغۇرلار بىلەن قەيسەرىدىكى ئۇيغۇرلاردىن بولۇپ ئىككى يۈزدىن ئارتۇق كىشى ئىشتىراك قىلغان ئىدى. كورونا ۋىرۇسى تەھدىتى يۇقىرى بولۇۋاتقانلىقىغا قارىماي، مەزكۇر دەپنە مۇراسىمىغا قەيسەرى شەھەر باشلىقى مەمدۇھ بۈيۈككىلىچ ئەپەندىنىڭمۇ قاتنىشىپ، قازا تاپقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن ھال سورىغان. ئادەتتە ھۆكۈمەت ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم ھېسابلىنىدىغان سورۇنلارغا رەسمىي يوسۇندا قاتنىشىدىغان شەھەر باشلىقىنىڭ ئۈچ ئۇيغۇر مۇساپىر قىزىنىڭ ۋاپاتىغا ھېسداشلىق بىلدۈرۈپ، ئۇيغۇرلار بىلەن بىرلىكتە جىنازا نامىزىغا ئىشتىراك قىلىشى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى ھاياجانلاندۇردى ۋە بۇنى تۈرك خەلقىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىق ۋە ئىنسانىي قوللىشى دەپ قارىدى. بىز ئىگىلىگەن مەلۇماتلار ۋە ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەرگە ئاساسلانغاندا، ئوتتۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئون بەش ياشتىكى سافىيە شېرئەلى ئون ياشلىق مۇسلىمە خالمۇرات ئىسىملىك قىزلار تۈركىيەنىڭ قەيسىرى شەھىرىدىكى سارىمساقلى سۇ ئامبىرىدا قاتتىق ئىسسىقتىن سەگىدىش ئۈچۈن سۇغا چۈشكەن. ئېيتىشلارغا قارىغاندا بۇ يەردە يەنە يىگىرمە سەككىز ياشلىق تۇرسۇنگۈل خانىممۇ بار ئىدى. بۇ ئىككى قىز سۇغا چۈشۈپلا چۆكۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن تۇرسۇنگۈل دەرھال ئۇلارنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆزىمۇ سۇغا چۈشكەن. بىراق ئۇ ئۇلارنى قۇتۇلدۇرالماستىن ئۆزىمۇ سۇغا غەرق بولغان. نەتىجىدە ئون، ئون بەش ۋە يىگىرمە سەككىز ياشلىق بۇ ئۈچ ئۇيغۇر تەڭلا قازا قىلغان. بۇ ۋەقەدىن خەۋەر تاپقان قەيسىرى شەھەرلىك ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ئەترىتى بىلەن شۇ يەردە تۇرۇشلۇق ژاندارما، يەنى ساقچى قوشۇنى ئەسكەرلىرى ئۇلارنىڭ جەسىتىنى تېپىش ئۈچۈن ئۇدا ئىككى كۈن ئىزدەپ، ئاخىرى ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇل كۈنى مېيىتىنى تېپىپ سۇدىن چىقارغان. ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ ئېچىنىشلىق ۋەقە تۈركىيە مەتبۇئاتلىرى ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقىلىپ، ئاممىۋى ھېسداشلىق قوزغىدى. مەزكۇر ئۇيغۇر مۇساپىرلار ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇل كۈنى جىنازا نامىزى چۈشۈرۈلگەندىن كېيىن، ۋەتىنىدىن بەكلا ئۇزاقتا بولغان قەيسىرى شەھىرى ئەتراپىدىكى ئەركىلەت قەبرىستانلىقىغا دەپنە قىلىندى. سۇغا چۈشۈپ كەتكەن ئىككى ئۇيغۇر بالىنى قۇتۇلدۇرىمەن دەپ ھاياتىدىن ئايرىلىپ قالغان يىگىرمە سەككىز ياشتىكى تۇرسۇنگۈل ئابدۇشۈكۈر ئىككى بالىنىڭ ئانىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككى قىز پەرزەنتى يېتىم قالغان. تۇرسۇنگۈلنىڭ بالىلارنى قۇتۇلدۇرۇش يولىدا ئۆزىنىڭمۇ ھاياتىنى قۇربان قىلىشى كىشىلەرنى تەسىرلەندۈردى. ئىگىلىشىمىزچە، تۇرسۇنگۈلنىڭ يولدىشى ۋەتىنىدە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۈرمىگە مەھكۇم قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىككى پەرزەنتىنى ئېلىپ، خىتاي پاسپورتى بىلەن تۈركىيەگە كەلگەن ۋە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا قەيسىرى شەھىرىنىڭ قوجىسىنان مەھەللىسىگە كېلىپ، يوقسۇل بىر مەھەللىدە ئۆي ئىجارىگە ئېلىپ ياشاشقا باشلاپ، ئۇ يەردە ئىككى پەرزەنتىنى باقماقتا ئىدى. تۇرسۇنگۈلدىن يېتىم قالغان بۇ ئىككى قىزنىڭ يەنە دادىسى بىر، ئانىسى بۆلەك ئاچىسى بار بولۇپ، ئۇ ھازىر فىنلاندىيەدە ياشايدىكەن. گۈلجەننەت ئىسىملىك بۇ خانىم ئۆزىنىڭ ئىككى قېرىندىشىنى فىنلاندىيەگە ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن يول مېڭىۋاتقانلىقىنى ھەدىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇلارنى بۇنىڭدىن كېيىن بېقىپ چوڭ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ ئىككى قېپ قالغان بالىلار مېنىڭ سىڭلىم بولغاندىكىن، قانداش بولغاندىكىن، مەن ھازىر تۇرۇشلۇق ئورنۇم فىنلاندىيە، مەن ئاشۇلارنى مىشەگە ئەكېلىشكە تىرىشىمەن، دۆلەت ئارقىلىق، قانۇن ئارقىلىق يول قىلىپ مىشەگە ئەكېلىشكە تىرىشىمەن، ناۋادا ئۇنداق بولماي قېپ قالسا، شۇنىڭغا قارىتا ئەمدى. بىر ئىش قىلىمەن، چۈنكى باشقىلارغا، باشقا ھېچقانداق بىر ئىنسانغا ئۇ بالىلارنى قويا قويمايمەن، ئۆزەم ئۇلارنى بىر قوللۇق تەربىيەلەپ قىلىمەن. ئۈچ ئۇيغۇر دەپنە قىلىنغاندىن كېيىن نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان قەيسىرىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشقۇرۇش ھەيئەت ئەزاسى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى، تۇرسۇنگۈل ئابدۇشۈكۈر خانىم بىلەن ئىككى بالىنىڭ سۇدا بوغۇلۇپ ھاياتىدىن ئايرىلىپ قېلىشىنىڭ قەيسىرىدىكى ئۇيغۇرلار دۇچار بولغان تۇنجى ۋەقە ئىكەنلىكىنى، تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ئاتا ئانا، ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى، بۇنى ئاز دەپ، بۇ قازادا ھاياتىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىنى، شۇڭا بۇ خىل قازالاردىن ئۇيغۇرلارنىڭ ساۋاق ئېلىشى كېرەكلىكىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. بۇ ئۈچ قىزىمىزنىڭ جانازىسى قەيسەرنىڭ ئەركىلەت ناھىيەسى بۈلبۈل پىنارى مازارلىقىغا دەپنە قىلىندى. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار! بىز ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىدا شۇنچىلە بالايىئاپەت تۇرۇپ، ئۆزىمىزگە دىققەت قىلمىساق بولمايدۇ. بالىلىرىمىزنى كۆلچەككە، ئېقىن سۇغا، ئۆستەڭگە كىرىپ ئويناشقا يول قويمايلى. يۇرتىمىزدىن، ئاتا ئانىمىزدىن، ئۇرۇق تۇغقانلىرىمىزدىن ئايرىلىپ قالدۇق. ئەمدى بولسا بالىلىرىمىزدىن ئايرىلىپ قالمايلى. ھەر مۇسىبەت بىر نەسىھەت. بۇ بىز ئۈچۈن بەكمۇ زور بىر ساۋاق بولۇپ قالدى. دۇنيادىكى ھاۋا كىلىمات ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، تۈركىيەدىمۇ ھاۋانىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى ئىسسىپ كېتىشى، سەل كېلىش ۋە ئوت كېتىشكە ئوخشاش ۋەقەلەر كۆپەيمەكتە. بولۇپمۇ ھاۋا بەكلا ئىسسىپ كەتكەچكە ئادەملەرنىڭ سۆرۈنلەش ئۈچۈن كۆل، دەريا ۋە دېڭىزلارغا چۆمۈلۈشى كۆپەيمەكتە. بۇنداق بىر پەيتتە ئۇيغۇرلار نېمىلەرگە دىققەت قىلىشى كېرەك؟ پېشقەدەم پائالىيەتچى، شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى بۇرۇن بۇنداق ھادىسىلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ئارىسىدا يۈز بېرىپ باقمىغانلىقىنى، كېيىنكى يىللاردا تۈركىيەدە ئۇيغۇرلارنىڭ سانىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ بۇ خىل ۋەقەلەرنىڭ يۈز بېرىشكە باشلانغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. ھازىر ئەۋۋەلدە قەيسەردە ئۇ قەدەر ھەمشەرىلەرنىڭ سانى ئاز ئىدى. ھازىر كېيىنكى يىللاردا كېلىپ قەيسەرگە يەرلەشكەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سانى ئاشتى. ئەلبەتتە سان ئاشقان يەردە ئىنسانلارنىڭكى كۆپەيدىگەن يەردە ھەر تۈرلۈك مۇشۇنداق ئىستەنمىگەن بۇنداق قازالارنىڭكى بولۇشى تەبىئىي. ئەمما شۇنداقتىمۇ كۆپ دىققەت قىلىش كېرەك. چۈنكى ئۇ سارىمساقلى سۇ ئامبىرىنى بىلىمەن ئەتراپىنىڭ ھەممە يېرىگە. خەت يېزىلغان، بۇ يەرگە كىرمەڭلار، بۇ يەرگە تەلىكىلىك، بۇ يەرگە كىرسەڭلار بوغۇلۇش خەۋپى بار، سۇغا چۈشۈش ياساق دەپ يېزىلغان خەتلىرى بار. بۇنىڭغا كەشكى بۇ قېرىنداشلىرىمىز ئۇنىڭغا بىر ئاز دىققەت قىلغان بولسا، بۇ قازا مەيدانغا كەلمىگەن بولاتتى. ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى ئىستانبۇلدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ سانىنىڭمۇ ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكىنى، ئىستانبۇلدىمۇ بۇ يىل ھاۋانىڭ ئىنتايىن ئىسسىق بولۇۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭغا ئوخشاش خەۋپتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ناھايىتى دىققەت قىلىشى، ئاتا-ئانىلارنىڭ پەرزەنتلىرىگە ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. ئىستانبۇلدا مىڭلارچە شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىز ياشاۋاتىدۇ. بۇ يەردىمۇ بىر قانچىلىغان سۇ ئامبارلىرى بار، كۆللىرى بار ئىستانبۇلدا. ئۇنىڭدىن كېيىن پىلاژ دەپ ئاتالغان دېڭىزنىڭ ئۇيغۇن يەرلىرىگە سۇغا چۈشىدىغان يەرلىرى بار. بۇ يەردە يۇرتداشلار بۇ يەرگە بارغان ۋاقتىدا شۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشلىرىغا رىئايەت قىلسا، شۇنىڭغا ھەممە يەرگە خەت يېزىلغان، مۇشۇنداق ئاگاھلاندۇرۇش خەتلىرى يېزىلغان، شۇنىڭغا دىققەت قىلىپ، كىرىدىغان، كىرمەيدىغان يەرلىرىگە دىققەت قىلسا، مۇشۇنداق ئىنسان ئارزۇ قىلمىغان قازالارنىڭ ئالدىنى ئېلىش مۇمكىن. ئەلۋەتتە، ھامۇت گۆكتۈرك ئەپەندى، پەقەت بۇلا ئەمەس، كورونا ۋىرۇسىدىنمۇ مۇداپىئەلىنىشنى كۈچەيتىش كېرەكلىكىنى، ماسكا تاقاش، ئادەم كۆپ سورۇنلاردىن ئىمكان بار ساقلىنىش ۋە باشقا مۇداپىئە چارىلىرىنى قوللىنىشنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. ئۇيغۇرلار ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قەتلىئامىدىن كېيىن كۆپلەپ تۈركىيەگە كېلىشكە باشلانغان بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىغىچە مالايشىيا ۋە تايلاند ئارقىلىق تۈركىيەگە كۆچۈش جەريانىدا كۆپ ساندا ئۇيغۇر يولدا قازا تاپقان. ئۇلار مالايشىيا، تايلاند ۋە ۋيېتنام قاتارلىق دۆلەتلەردە دەپنە قىلىنغان ئىدى. مەلۇم ساندىكى ئۇيغۇرلار بۇ دۆلەت ئارقىلىق تۈركىيەگە يەرلەشكەن ھەم ئۇلارنىڭ بىر قىسمى

تۈركىيەدىكى ئىدرىس ھەسەن ئون توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ماراكەشتە قولغا ئېلىنغان بولۇپ، ماراكەش دائىرىلىرى خىتاينىڭ تەلىپى بىلەن خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ قىزىل تۇتۇش بۇيرۇقى بويىچە ئىدرىس ھەسەننى قولغا ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. ئىگىلىشىمىزچە، خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى ئىدرىس ھەسەن ھەققىدە يېڭى مەلۇماتنى تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىنى، شۇڭا ھەقىقىي ئەھۋال ئايدىڭلاشقىچە ئىدرىس ھەسەننىڭ تۇتۇش بۇيرۇقىنى توڭلىتىپ قويىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئازىغنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. ئىدرىس ھەسەن ئون توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ماراكەشتە قولغا ئېلىنغان بولۇپ، ماراكەش دائىرىلىرى خىتاينىڭ تەلىپى بىلەن خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ قىزىل تۇتۇش بۇيرۇقى بويىچە ئىدرىس ھەسەننى قولغا ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. ئىگىلىشىمىزچە، خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى ئىدرىس ھەسەن ھەققىدە يېڭى مەلۇماتلارنى تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىنى، ھەقىقىي ئەھۋال ئايدىڭلاشقانغا قەدەر ئىدرىسنىڭ ئۈستىدىكى قىزىل تۇتۇش بۇيرۇقىنى توڭلىتىپ، قويىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە مەزكۇر قارار خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى تەرىپىدىن ماراكەش ۋە خىتاي دائىرىلىرىگە بىلدۈرۈلگەن نورۋېگىيە تۇرۇشلۇق كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ ئۇقتۇرۇشى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك ئورگانلىرىغا يەتكۈزۈلىدىغان بولۇپ مەزكۇر تۇتۇش بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىش ياكى قىلماسلىق شۇ دۆلەتنىڭ ئۆزىگە باغلىق ئىشكەن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى زىيارىتىمىز داۋامىدا يەنە خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى ئالغان مەزكۇر قارارنىڭ ماراكەش دائىرىلىرى ئۈچۈن بىر پۇرسەت ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. South China Morning Post دىكى جەنۇبىي خىتاي سەھەر گېزىتىدىكى لىندا دېگەن مۇخبىرنىڭ ماڭا ئەتىگەن بەرگەن خەۋىرىدە بۇ ئايال ئىنتېرپول بىلەن كۆرۈشكەن. كۆرۈشكەندە ئىنتېرپول بۇ ئۇقتۇرۇشنىڭ ئىدرىس ھەسەن ئۈستىدىكى ئۇقتۇرۇشنىڭكى توڭلىتىلغانلىقىنى. ئېلان قىلغان. ئەمدى بۇ توڭلىتىشنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدىكەن. ئەسلى بۇ ئىنتېرپولنىڭكى چىقارغان قىزىل باشلىق ئۇقتۇرۇشىنى دۆلەتلەرنىڭ ئىجرا قىلىش، ئىجرا قىلماسلىق ئەركىنلىكى بولىدىكەن. بۇ قىزىل باشلىق بۇ ئۇقتۇرۇش نېمە قىلىنغاندىن كېيىن، توڭلىتىلغاندىن كېيىن ماراكەش ھۆكۈمىتىگە بىر پۇرسەت بولىدىكەن. بۇ پۇرسەتتە بىز ئىدرىس ھەسەننى تۇتۇپ بەرمەكچى ئىدۇق، لېكىن خەلقئارالىق ساقچى تەشكىلاتى بۇ ئۇقتۇرۇشنى ۋاقتىنچە توختاتقانلىقى ئۈچۈن بىز تەكشۈرۈۋاتىمىز، ئىدرىس ھەسەننى شۇڭا ھازىرچە ئۆتكۈزۈپ بەرمەيمىز دېيەلەيدىكەن. بۇ ئۇلارغا بۇنداق دېيىش نىڭ پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىدىكەن. بۇ ئادۋوكاتنىڭ چۈشەندۈرۈشى. ھازىرقى ئەھۋال مۇشۇ ئەمدى. ئىدرىس ھەسەننىڭ ئايالى بۇزەينۇر خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ھەرقايسى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ تىرىشچانلىقىدىن سۆيۈنگەنلىكىنى ۋە خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ مەزكۇر قارارىدىن خۇرسەن بولغانلىقىنى ئېيتتى. يولدىشىمنى كاسابلانكا ئايرودرومىدا تۇتۇۋالغاندىن بۇيان، ھەرقايسى دۆلەتتىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلار ئۆزى تۇرۇشلۇق دۆلەتتىكى ھەرقايسى تەشكىلات ۋە باشلىقلار بىلەن كۆرۈشۈپ، يولدىشىمنىڭ قۇتۇلۇپ چىقىشى ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىقلارنى كۆرسەتتى. ئۇ تىرىشچانلىقلارنىڭ نەتىجىسىدە پەيشەنبە كۈنى يولدىشىمغا ئادۋوكات تۇتۇلدى ۋە ئادۋوكات يولدىشىم بىلەن كۆرۈشۈپ، يولدىشىمنىڭ ساق سالامەتلىكىنى ۋە ھازىرچە ماڭا ۋە باشقا قېرىنداشلارغا تېلېفون قىلالمىغانلىقىنىڭ سەۋەبىنىڭ ۋىرۇس مەزگىلىدە ئۇ يەرگە بارغانلارنى ئىككى ھەپتە ئەتراپىدا كارانتىنغا ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولدى. يەنى يولدىشىمنىڭ ساق سالامەتلىكىنى بىلدۇق. يەنە بىرگە بۈگۈن يەنە بىر يېڭى خەۋەر كەلدى. بۈگۈنكى خەۋەرگە قارىغاندا ئىنتېرپول يولدىشىمنىڭ ئۈستىدىكى قىزىل نۇقتىنى ۋاقىتلىق ئېلىۋېتىپتۇ. ئەمدى بۇ قىزىل نۇقتىنىڭ ۋاقىتلىق ئېلىۋېتىلگەنلىكىنى مەن ئەمدى يولدىشىم ئۈچۈن قىلغان ئەمەلىي ھەرىكەتلىرىمىزنىڭكى يەنە بىر ياخشى نەتىجىسى دەپ ئويلىدىم. چۈنكى بۇ نۇقتىنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن بەلكى يولدىشىم تېخىمۇ ئاسانراق قۇتۇلۇپ چىقالىشى مۇمكىن. چۈنكى ئەمدى تۇتۇشنىڭ بىر سەۋەبىنى ماراكەش ھۆكۈمىتى مۇشۇ قىزىل نۇقتىغا باغلىۋالغان يەنى. مۇشۇ قىزىل نۇقتىغا باغلىۋالغانلىقى ئۈچۈن ئەمدى بۇ قىزىل نۇقتىنى ۋاقىتلىق ئېلىۋەتكەن بولسا، ۋاقىتلىق توختىتىپ قويغان بولسا، ئۇنداقتا يولدىشىمنى تۇتۇشنىڭكى ئەمدى باشقا بىر سەۋەبىنى ئۇلار تېپىشى كېرەك ياكى قويۇۋېتىشى كېرەك بولىدۇ دەپ ئويلىدىم مەن ئۆزەم ئەمدى. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ۋە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يولدىشىمنىڭ ئىشىغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ، يولدىشىمغا ئادۋوكات تېپىش ۋە يولدىشىمنىڭكى مۇشۇنداق ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىغانلىرىنى كەڭ. دۇنياغا ئاڭلىتىش جەھەتتە كۆپ ياردەملەرنى قىلدى ۋە ئىنتېرپول ھازىر يولدىشىمنىڭ ئۈستىدىكى قىزىل نۇقتىنى ۋاقىتلىق قالدۇرۇپتۇ. مەن بۇ خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىڭ بۇ قارارىدىن ناھايىتى خۇرسەن بولدۇم ۋە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ۋە باشقا ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەممىسىگە كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن، يولدىشىم ئۈچۈن كۈچ چىقارغان ھەرقايسى قېرىنداشلىرىمغا. ھەر قايسى تەشكىلاتلارغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. ماراكەش جامائەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرى تېخى ئىدرىس ھەسەن ھەققىدە دېلو تۇرغۇزمىغان بولۇپ، نۆۋەتتە ئىدرىس ھەسەن كوروناۋىرۇس تەدبىرلىرى سەۋەبلىك كارانتىن ئاستىدا تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىكەن. ئىدرىس ھەسەن ھەققىدىكى قانۇنىي تەرتىپ ماراكەش دائىرىلىرى رەسمىي دېلو تۇرغۇزغاندىن كېيىن باشلىنىدىكەن. ئىدرىس ھەسەننىڭ ئادۋوكاتى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىگە ئىدرىس ھەسەن دېلوسىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىشىنىڭ مۇمكىنلىكىنى، بۇ ئەھۋالنىڭ ئىدرىس ھەسەن ئۈچۈن پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ماراكەش دائىرىلىرىگە بېسىم چۈشۈرۈش ئۈچۈن ۋاقىت ئۇتقىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئىدرىس ھەسەننىڭكى ئەسلى كارانتىندىن چىقىدىغان كۈنى بۈگۈن بولۇشى كېرەكتى. بۈگۈن ئادۋوكاتى ماروككو دائىرىلىرى بىلەن كۆرۈشكەن. كۆرۈشكەندە ماروككو دائىرىلىرى بۇ دېلونىڭكى بىر ئاز ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغانلىقىنى، تېخىچە ئىدرىس ھەسەنگە دېلو تۇرغۇزمىغانلىقىنى، ئىدرىس ھەسەندىن ھېچقانداق سوئال-سوراقنىڭ تېخى ئېلىنمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئادۋوكاتنىڭ دېيىشىچە، بۇ داۋانىڭكى سوزۇلۇشى دېلونىڭكى تېخى تۇرغۇزۇلمىغانلىقى ياخشى خەۋەر دېيىلىدىكەن. بۇنداق بولغان چاغدا بىز يېتەرلىك ۋاقىتقا ئېرىشەلەيدىكەنمىز مۇشۇ ئاخبارات تا كۆپرەك خەۋەر قىلىنسا بۇ ئىشلار ماراكو ھۆكۈمىتى ماراكو دائىرىلىرىگە بېسىم بوپ بۇ مەسىلىنىڭكى ھەل بولۇشىغا پايدىسى بولىدىكەن ئىككىنچىسى بىز مۇشۇ جەرياندا خەلقئارا تەشكىلاتلار ئارقىلىق ماراكەش ھۆكۈمىتىگە بېسىم چۈشۈرۈپ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئېھتىماللىقىمىز باركەن